ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ກ່ຽວກັບການປິ່ນປົວມະເຮັງຂອງຄົນເຮົາ ແມ່ນໃຊ້ຫຼາຍວິທີການ ອຸປະກອນ ເທັກໂນໂລຈີ ແລະ ຢູກຢາຕ່າງໆ ດ້ວຍນີ້ກ່ອນຈະຕັດສິນໃຈ ເອົາວິທີການໃດໆ ເພື່ອປິ່ນປົວມະເຮັງຂອງເຮົາ ເຮົາຕ້ອງຊາບເຖິງລາຍລະອຽດເສຍກ່ອນ ຄົນເຈັບຄົນປ່ວຍຍ້ອນມະເຮັງ ໜຶ່ງຄົນຈາກແຕ່ລະ 10 ຄົນ ຈະມີການປະສົບການກັບການເປັນໝັນຍ້ອນການປິ່ນປົວມະເຮັງ ແຕ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານທັງຫຼາຍເວົ້າວ່າ ຄົນປ່ວຍ ຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນບໍ່ຖືກບອກໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບຜົນສະທ້ອນຂອງການປິ່ນປົວນັ້ນ ມີການຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ມີການສົນທະນາປຶກສາຫາລືກັນ ກ່ຽວກັບການເປັນໝັນນັ້ນ ແລະ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຄົນປ່ວຍທີ່ຖືກປິ່ນປົວຈ ະເປັນໝັນໄດ້ ຍານາງ ເຣເບກາ ຊິໂກວິກ ມີອາຍຸພຽງແຕ່ 15 ປີ ຄວນເປັນຜູ້ຕັດສິນໃຈຈະຮ່ຳຮຽນຫຍັງໃນການສຶກສາຂັ້ນສູງ ແຕ່ຍານາງຖືກກວດເຫັນວ່າເປັນມະເຮັງອັນບໍ່ຄ່ອຍຈະເປັນກັນ ແລ້ວຈຳຕ້ອງຕັດສິ ນໃຈວ່າຍານາງ

ທີ່ມີໝາຍນັດກັບແພດເພື່ອເຮັດ IVF ຄັ້ງແລກໆ ໃນອາຍຸ 16 ປີ ທ່ານໝໍທັງຫຼາຍບອກເຕືອນຍານາງວ່າ ການປິ່ນປົວມະເຮັງຂອງຍານາງສາມາດກະທົບກະເທືອນການຈະມີລູກມີເຕົ້າ ແລະ ມີວິທີການໃຫ້ເລືອກ ໂດຍ ໄດ້ຮັບກຳລັງໃຈຈາກພໍ່ແມ່ຂອງຍານາງ ຍານາງຕັດສິນໃຈຊັກຊ້າໄວ້ ເປັນເວລາສອງສາມມື້ການປິ່ນປົວມະເຮັງນັ້ນ

a conversation I never thought I'd have with my 15 year old ever ມັນເປັນລະບົບການທີ່ຍາກຊາຫຼາຍ ເພາະທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງເປັນການຍາກຊາໃນການຕັດສິນໃຈ ຄົນທີ່ເປັນມະເຮັງໜຶ່ງຄົນຈາກແຕ່ລະ 10 ຄົນເວົ້າວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າມີການປະສົບການໃ ນໄລຍະສັ້ນ ຫຼື ຍາວ ກ່ຽວກັບການເປັນໝັນ ຍ້ອນການປິ່ນປົວມະເຮັງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແຕ່ກະທັ້ງດັ່ງກໍລະນີຂອງ ຣີເບັກກາ ຊີໂກວິກ ແມ່ນວ່າບໍ່ແມ່ນວ່າທຸກໆຄົນໄດ້ຮັບໂອກາດ ເພື່ອຈະຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບກາ ນໄດ້ລູກໄດ້ເຕົ້າຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຄືບອກໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າຮູ້ກ່ຽວກັບການເປັນໝັນກ່ອນການປິ່ນປົວ ຍານາງ ດຣ ແອນໂຕແນັດ ອານາໂຊໂດ ເປັນທ່ານໝໍຢູ່ທີ່ Prince of Wales ແລະ Sydney Children's Hospital ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ ການ ຄົ້ນຄວ້າທີ່ຍານາງ ດຣ ອານາໂຊໂດ ນຳພາ ເຫັນວ່າ ນ້ອຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຈຳນວນຄົນປ່ວຍຍ້ອນມະເຮັງ ຖືກບອກໃຫ້ຊາບກ່ຽວເຖິງຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ ໂດຍການແພດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແລະ ໃນ 25 ເປີເຊັ ນຂອງກໍລະນີຕ່າງໆ ມັນແມ່ນຄົນປ່ວຍ ຄົນທີ່ມັກຮັກຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ທີ່ເປັນຜູ້ຍົກຍໍເລື່ອງລາວການເປັນໝັນ

ຈະດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່ານັ້ນໄດ້ ຄືບອກໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບຜົນສະທ້ອນຂອງການປິ່ນປົວມະເຮັງ ຍານາງເວົ້າວ່າ ການສົນທະນາກັນກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເປັນໝັນ ໃນເວລານີ້ບໍ່ເປັນສິ່ງທີ່ເປັນຊິ້ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງກາ ນປິ່ນປົວດູແລມະເຮັງ ຜູ້ຊ່ຽວຊານ clinician ຕ່າງໆທັງຫຼາຍກໍຖືກບອກສອນດີກວ່າເກົ່າ ກ່ຽວກັບວິທີການຕ່າງໆທີ່ມີເພື່ອປິ່ນປົວຄົນປ່ວຍ

ແບບດຽວກັນກັບການກວດເບິ່ງການໄດ້ຍິນສຽງໂດຍຫູ ແລະ ການເຮັດວຽກຂອງປອດ ແລະ ການເລືອກເອົາວິທີການ ແມ່ນເປັນພຽງແຕ່ເປັນສິ່ງອັນປົກກະຕິ ທີ່ພວກຍານາງກະທຳສຳລັບຄົນປ່ວຍທີ່ເປັນມະ ເຮັງ ຍານາງ ສາດສະດາຈານ ຊັນຊາ ອາຣັນດາ ເປັນ CEO ຂອງ Australian Cancer Council ຍານາງເວົ້າວ່າ ມັນກໍແມ່ນກ່ຽວກັບທ່ານໝໍທີ່ເປີດກວ້າງແນວຄິດ ແລະ ບໍ່ສົມມຸດຫຍັງກ່ຽວກັບຄົນປ່ວຍ ໂດຍອີງໃສ່ອາຍຸ ຫຼື ຖານະຄວາມສຳພັນ ກັນ ຍານາງອະທິບາຍວ່າ

ບໍ່ມີຄວາມຫ່ວງໃຍກ່ຽວກັບການເປັນໝັນ ດ້ວຍນີ້ການຖາມທຸກໆຄົນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຢາກຊາບກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນການເປັນໝັນ ຫຼືກະທັ້ງການເຂົ້າຈິດເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການປິ່ນປົວທີ່ສາມາ ດກະທົບກະເທືອນການຈະໄດ້ລູກໄດ້ເຕົ້າ ແມ່ນເປັນບາດກ້າວອັນທຳອິດທີ່ຈະກະທຳ ກະທັ້ງທີ່ວ່າໂຮງພະຍາບານໃນນະຄອນຕ່າງໆ ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີເລີ່ມວິທີການສຳລັບຄົນປ່ວຍທີ່ເປັນມະເຮັງ

ການຢຶດຢື້ເຖິງນັ້ນໄດ້ໃນຊົນນະບົດອົດສະຕຣາລີ ເມື່ອທີ່ການປ້ອງກັນການໄດ້ລູກໄດ້ເຕົ້າຂອງຜູ້ຊາຍມີມາແລ້ວເປັນເວລາຫຼາຍສິບປີ ແມ່ນວ່າມັນຫາກໍມີດັ່ງນັ້ນສຳລັບຜູ້ຍິງ ແລະລະບົບການກໍສັບສົນດ້ວຍສ ຳລັບຜູ້ຍິງ ບັດນີ້ຄົນປ່ວຍທີ່ເປັນມະເຮັງສາມາດເລືອກເອົາວິທີການຕ່າງໆ ດັ່ງການເອົາໄຂ່ມົດລູກໄວ້ ແລະອື່ນໆ ຕ່າງໆນານາ ນີ້ແປວ່າມີການຊັກຊ້າໄວ້ການເຮັດເຄໂມ ຫຼືເຣດີໂອເທຣາປີ ຫຼືໃນບາງກໍລະນີ ຊັກຊ້າໄວ້ເປັນຫຼາຍສັບປະດາ ໂດຍນີ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານຮູ້ວ່າມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ສຳລັບຄົນປ່ວຍທຸກລາຍ ແຕ່ Bill Ledger ສາດສະດາຈານ Gynecology

ກໍສາມາດເຮັດໃຫ້ຄົນປ່ວຍຮູ້ສຶກວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຄວບຄຸມສະຖານະພາບໄດ້ ທັງສາດສະດາຈານ Ledger ແລະດຣ ອານາໂຊໂດ ບັດນີ້ດຳເນີນ Fertility and Research Center ໃນໂຮງພະຍາບານ Royal Hospital for Women ໃນຊິດນີ ປະເທດອົດສະຕຣາລີ ນີ້ຖື ກເປີດຂຶ້ນແລ້ວ ໃນເດືອນນີ້ເອງ ສູນກາງດັ່ງກ່າວເປັນອັນແລກໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີທີ່ໃຫ້ການກະທຳ HIV ໃນລາຄາຖືກ ກະທັ້ງບໍລິການກິດຈະການການປ້ອງກັນການໄດ້ລູກໄດ້ເຕົ້າໄວ້ ສຳລັບບຸກຄົນຜູ້ໜຸ່ມ ນ້ອຍທີ່ເປັນມະເຮັງ ແລະທີ່ເປັນພະຍາດໃນດ້ານເຈເນຕິກດ້ວຍ ຍານາງ ເຣເບັກກາ ຊິໂກວິກ ເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ໄປສູນກາງດັ່ງກ່າວນັ້ນ ເມື່ອທີ່ບັດນີ້ຍານາງຫາຍຈາກມະເຮັງແລ້ວ ແມ່ນວ່າຍານາງມີພຽງແຕ່ 5 ເປີເຊັນທີ່ໃນທີ່ສຸດຍານາງຈະໄດ້ລູກໄດ້ເຕົ້າໄດ້ ແຕ່ໂດຍການມີການເກັບໄຂ່ໄວ້ຈາກມົດລູກຂອງຍານາງທີ່ຖືກເກັບຮັກສາແຊ່ເຢັນກະດ້າງໄວ້ ເພື່ອນຳໃຊ້ໃນພາຍຫຼັງ ແມ່ນວ່າຍານາງຊົມຊື່ນດີໃຈກັບອະ ນາຄົດ

ແນ່ນອນ ມັນໃຫ້ຄວາມຫວັງແກ່ຍານາງສຳລັບອະນາຄົດອີກໃໝ່ ຍານາງຮູ້ບຸນຄຸນທີ່ຍານາງມີໂອກາດ ຈັ່ງໃດກໍຕາມ ກ່ອນການຕັດສິນໃຈໃດໆ ເພື່ອປິ່ນປົວມະເຮັງຂອງເຮົາ ຫຼື ພະຍາດແນວໃດກໍຕາມ ແມ່ນວ່າ ເຮົາຄວນຊາບເຖິງທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງເສຍກ່ອນ ເພື່ອວ່າ ຈະກະທຳການຕັດສິນໃຈໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດ ຈົ່ງຟັງເລື່ອງລາວຫຼາຍຕື່ມເປັນພາສາຂອງທ່ານເອງ ໂດຍເຂົ້າເບິ່ງ sbs.com.au ຂີດທັບລາວ